يا ايها الناس، تڏهن خطاب عام ٿو ٿئي. ضرب مثل، توهان کي هڪڙو مثال ٿا ٻڌايون، فاستمعوا ڪن لائي ٻڌجو، له، ڪن رکجو ان جي لاء، ان الذين تدعون من دون الله جيڪي الله کان سواء ٻين کي سڏين ٿا، پنهنجي مصيبت جي وقت، پنهنجي عاجزي جي وقت، پنهنجي قانون سازي جي وقت، پنهنجي عدليه نظام جي وقت، باغين، بي فرمانن، ظالمن جي مٿان ڪنٽرول جي لاء ٻين کي دعوت ڏين ٿا ته اسان سان مدد ڪرايو، اسان جي هيء حڪومت اسان جي ملڪ ۾ جاري ڪرايو. گهڻا ڪم ٿين ٿا شهر جا، شخص جا، شهر جا، صوبي جا، ملڪ جا. انهن سڀني جي مٿان هڪڙي ڳالهه ٿي نازل ٿئي. اهي سڀ پنهنجي پنهنجي ضرورت آهر، پاڻ کان وڏي کي مدد جي لاء سڏين ٿا. جيترا درجا مان ٻڌايا انهن کان اوترو وڏو وڌيڪ سمجهه ۾ آيو. جي ملڪ جو وڏو آ ته وري ڪنهن ٻئي ملڪ جي وڏي کي. جيڪڏهن ميونسپالٽي جو وڏو آ ته وري ڪنهن ٻيء طاقت کي. صوبي جو وڏو آ ته وري پنهنجي وڏي سٺي مرڪزي طاقت کي سڏي ٿو. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن مصيبتن ۾ توهان انهن کي سڏي پنهنجي نظام لاء دعوت ٿا ڏيو پر ٻڌو! انهن جي جيڪا نافعيت آهي، نفعو ڏيڻو، ڪيتري قدر آهي؟ انهن جي جيڪا پاور آهي انهن جو سو ڏسو هيترو اٿن جيڪڏهن هيترو پاور آهي ته پوء بس ڀل ڪمائين لن يخلقوا ذبابا هڪڙي مکي ٺاهي ڏيکاري ولو اجتمعوا له ڀلا هڪ نه پر گڏجن اڃا ان ڳالهه کي ڇڏيو

رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته ان پاور ڏسو توهان کي ڪم ايندو جيڪڏهن توهان کي مک جي حاجت پئجي وڃي ته مک ٺاهي سگهندا ڀلا ان کي ڇڏي ٺاهڻ کي پري ڪيو هڪڙي اها دفاعي طاقت وان يسلبهم الذباب شيئا مک ڪا توهان وٽان شيء ڇني کڻي ڀڄي لا يستنقذوه ان کي ڇڏائي سگهندو پڪڙي سگهندا مکيون مارڻ ٻي شيء آ پر پاڻ انهيء مک کي جيڪا مک ذرڙو ڪنهن شيء جو هڪڙو ڪيميائي جزو آهي، هڪڙو ايٽم جو ذرو هڪڙي شخص وٽ پيل آهي. هاڻي انتها ڪري انهيء ايٽم جي ذري کي هن بڻايو اٿئين، جنهن جو نه هن وقت ۾ ڪو وزن آهي، نه هن وقت ۾ ڪا ڳالهه آهي. مک چنبن ۾ اهو کڻي هلي ٿي. ايڏي وڏي طاقت جو صاحب، جنهن دنيا سڄي کي ايٽم ۾ بند ڪيو آهي، مک هڪڙي چنبن ۾ کڻي هلي ٿي، پڇيوس ته ان کان ڇڏائي سگهندو؟ فن جو ته ايڏو صاحب آ مگر قوت جو بيواهه آ. جيڪڏهن ان جي قوت ڪمزور نه هجي ها ته جيڪر ڇو پنهنجي انهيء حفاظت جي لاء انهيء قسم جا غلط طريقا اختيار ڪري ها ۽ انهن جي انتها ايتري آ جو مک انهيء داڻي کي جيڪڏهن کڻي وڃي ته کڻي سگهي ٿي. ايٽم ڪا وڏي شيء ڪانهي، تمام ٿورڙي شيء آ. ايتري ايتري قدر اها سنهڙي شيء ٿي ويندي آهي جو ٻيهر جيڪر جزو نه ٿئي پر پوء ٽوڙجيس ته پوء ٽٽي پوي هيء ٽوڙڻ جو مسئلو آهي رڳو اڳي اهو مسئلو هوندو هو ته نه ٽٽندو آهي هاڻي ٽوڙي به اها تمام شيء سنهڙي چئبي نه الله ٿو فرمائي ته اها شيء توهان جي مک کڻي وڃي پوء ان کان ڇڏائيندؤ انهن کان توهان ڪهڙي مدد ٿا گهرو جيڪي مک ڪمزور کانئن کڻي وڃي الائي ڪاٿي اڇلي ته وري سائين سالن جا سال ڪروڙها روپيا خرچ ڪري محنت ڪري وري ايٽم تي ان ذري کي آڻي وري ٻي مک کڻي وڃي سرڳ ٿو ٿئي انسان ڌاري تنهن ڪري اصلي مدد جي لائق اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جنهن جو قانون جنهن جي مخلوق جنهن جو قانون ضعف الطالب والمطلوب طالب ضعيف، مطلوب به ضعيف، مک مطلوب آ، جنهن جي پويان ڊوڙيو آ، ۽ طالب اهو شخص آ، جنهن اهو ايٽم ٺاهيو آ، جنهن کي سڄي دنيا جو توهان حاڪم ٿا تصور ڪريو، سڄي قوت جو مالڪ ۽ ڪنٽرولر ٿا توهان تسليم ڪريو، پر ايترو ڪمزور آ جو مک کان پنهنجي شيء ڇڏائي نه سگهيو. اهو مثال آهي ۽ ان مثال جو ڪو جواب ڪونهي. ما قدروا الله حق قدره، الله جي طاقت کي توهان سمجهيو ڪونهي. جنهن شخص جي ايڏي قوت کي اهڙو ڪمزور هڪڙو جانور ڦٽائي سگهي ٿو، خدا جي طاقت توهان ڏسو ڪيتري وڏي شيء آهي. اهڙو ڪمزور جانور ايڏي وڏي طاقت واري شيء هڪڙي شخص جي کڻي ۽ ان جي طاقت کي ڦٽائي پوء توهان سمجهو ته هو ڪنهن جي قوت هئي هيء ڪنهن جي قوت آهي. جيڪو رب تعاليٰ جي مک جو مقابلو نٿو ڪري سگهي ان کي توهان فل پاور ٿا سمجهو.

نبي لاء اهو اتفاقي حادثو ناهي، انتخابي معاملو آهي. انسان ذات منجهان ۽ رسولن منجهان اسان هڪڙيون شخصيتون چونڊيون. رسولن منجهان شخص چونڊي موڪلياسي ماڻهن ڏي، ماڻهن مان شخص چونڊي موڪلياسي عوام ڏي. اسان جو انتخابي اعتمادي عهدو آهي، تنهنڪري هي سوال ئي پيدا نٿو ٿئي ته الله تعاليٰ پنهنجي رسول جي مدد نه ڪري. خاص ڳالهه اها ئي آهي نه ڪو رسول کي الله جي امداد کان هٿ کڻڻو آهي ۽ آس ٽوڙڻي آهي ڇو ته جڏهن هو پاڻ تي اڳ ۾ ايمان ٿو آڻي وڏو مسئلو ٿيو رسول کي اڳ ۾ پاڻ تي ايمان آهي ته مان رسول آهيان رسول پاڻ کي رسول نه سمجهي ته پوء پوء ڪيئن ٿيندو پئي اڳ ۾ رسول جو پنهنجي مٿان ايمان آهي نبي سائين ڪلمو پڙهندا لا اله الا الله اني رسول

انهيء جو دستور ڇڏي جن سان ڪو واعدو ڪونهي، انهن جي پٺيان لڳڻ ڪيڏي حماقت ۽ ڪيڏي بي سمجهي آهي. صاف ڳالهه آهي ته سبق دنيا کي الله يصطفي من الملائڪة رسلا الله چونڊي ٿو ملائڪن منجهان رسولن کي ومن الناس ۽ ماڻهن منجهان رب تعاليٰ رسول ٻن جماعتن مان خلقيا هڪڙا رسول ملائڪ ٻيا رسول ماڻهو ماڻهن چيو، مڪي جي مشرڪن چيو ته ڀلا پوء جيڪڏهن الله تعاليٰ کي رسول موڪلڻو هو، لانزل الينا ملائڪه، جيڪڏهن ڪو ملڪ کڻي اسان ڏي موڪلي ها، ڀلا هي ڇو موڪليئي؟ الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته جيڪڏهن توهان زمين ۾ ماڻهو ملائڪ هجو ها مطمئن ته توهان ڏي اسان ملڪ موڪليون ها، توهان جي جنس منجهان رسول ڪري موڪليون ها، پر هاڻي جڏهن توهان انسان آهيو ته توهان ڏي انسان رسول ڪري ٿو موڪليان. آخر پيغام جو ڏبو وٺبو ته پنهنجي جنس مان وٺبو. طريقه ڪار جي ڪري حاصل ڪبو ته انهيء کان حاصل ڪبو. ملڪ جي سنت تي انسان ڪيئن ٿو هلي. نبي پنڌ ڪري ٿو، هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي وڃي ٿو، سواري تي چڙهي ٿو، جنگ ۾ وڃي ٿو، صلح ۾ وڃي ٿو، عيد ۾ وڃي ٿو، جنازي ۾ وڃي ٿو، شادي ۾ وڃي ٿو، غمي ۾ وڃي ٿو، ڪنهن جنازي سان گڏجي وڃي ٿو، نماز پڙهي ٿو، دفن ڪرائي ٿو.

چيائين ته مان ملڪ ناهيان، مان ملڪ ناهيان. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ٻيو اسان جا رسول ايندا آهن ماڻهن منجهان تون چوين ته مان انسان آهيان ان الله سميع بصير الله تعاليٰ توهان جي ڳالهه ٻڌي ٿو ۽ توهان کي ڏسي ٿو الله اعلم رب خوب ڄاڻي ٿو ان ڳالهه کي

سارو اختيار الله تعاليٰ جو آهي. رب تعاليٰ شرڪ جي تفضيح ۽ جيڪي الله کان سواء ٻين طاقتن سان سهارو رکن ٿا مشرڪين انهن جي برائي ٻڌائڻ کان بعد رب تعاليٰ مومنن کي فرمايو ته توهان جي ڪاميابيء جو راز هي ڳالهه آهي

جيڪڏهن توهان الله ۽ الله جي رسول جي فرمانبرداري مڪمل نه ڪندؤ ته سامان ۾ به توهان کان گهڻا آهن، هٿيارن ۾ به گهڻا آهن، لشڪر ۾ به گهڻا آهن، پوء الله تعاليٰ پنهنجي اسباب کي بيڪار ڇو بڻائي هوڏانهن به بي فرمان هيڏانهن به بي فرمان. اسباب کي خدا تڏهن بي فرمان بڻائي جڏهن توهان وٽ اها شيء هجي جا هنن وٽ ڪانهي جنس ئي هنن وٽ ڪانهي ائين ته توهان وٽ به ڪجهه هٿيار آهن ڪجهه گهڻا هنن وٽ آهن توهان وٽ عدد آهي ته هنن وٽ گهڻو انداز آهي پر جنس ۾ مشترڪ آهيو نه

ڳالهه اها آهي جاهدوا في في الله حق جهاد جهاد ڪريو الله جي باري ۾ مڪمل جهاد جهاد گهڻا قسم حق جهاد معنيٰ سمورا قسم جهاد جا اختيار ڪريو حق جهاد جو مطلب اهو آهي حق خدمت جو ڪريو ڪنهن شخص جو مريض جو حق خدمت جو ڪريو پوء ڪهڙو دوا داڻي ڏيوس مريض آهي تنهن ڪري نالو ته اهو ته مريض جو حق خدمت ڪريو رڳو دوا نه ڏجيس اٿارڻ ويهارڻ لٽا ڪپڙا بدلائڻ ان کي آرام ڏيڻ، ننڊ ڪرائڻ، درد، سور، تڪليف آهي ان کي دور ڪري ڏيڻ، مريض جي خدمت آهي، اهو حق خدمت جو آهي، هن سان سٺو ڳالهائڻ، چڙچڙاهٽ هن جي طبيعت ۾ اچي ته هن کي ريجهائڻ راضي ڪرڻ، مان توهان کي هڪڙو حق سمجهايو ڪنهن شخص کي حاجت مند کي رب فرمائي ٿو توهان ڏي دين مان موڪليو آهي.

هڪڙو ماڻهو ذاتي طور ڪيترو به بلند آ مگر ٻين ظالمن جي آڏو نٿو اچي انهن کي ڪجهه نٿو سمجهائي ته پوء جڏهن عذاب الله جو ايندو ته هي به لپيٽ ۾ اچي ويندو باقي هيترو ٿيندو ته پوء فيبعثون عليٰ نياتهم نيت جي مٿان اٿندا جي نيت هن جي مقدس هوندي ته بچي ويندو آخرت ۾ باقي حالي عذاب جي لپيٽ ۾ ويڙهجي ويندو ڪو به فريضو جيڪڏهن ماڻهو ادا ٿو ڪري ته جڏهن جميع پهلو وٺندو تڏهن فريضو ادا ٿيندو نماز آ هڪڙو ماڻهو وضو ڪري ٿو ڇڏي، بس نماز ٿي وئي. ڪپڙا پاڪ سٺا ڪري ٿو ڇڏي، نماز ٿي وئي. تڪبير تحريمه هڻي الله اڪبر ڪري بيهي رهيو آهي اندر نماز ۾. ڪلاڪن جا ڪلاڪ بيٺو آهي، ٻيا نمازون پڙهي آهي بيٺو آهي، نماز ٿي وئي. وري سلام ڦيري هليو وڃي. فريضي ۾ اندر اچڻ کان بعد به ارڪان کي پورو ڪرڻو آهي. اهڙي طرح اسلامي معاشري ۾ داخل ٿيڻ کان بعد سڀ جيڪي به آئٽم آهن پورا ڪرڻا آهن جيڪڏهن نه ته اهو ڪهڙو مسلمان آهي، ڪهڙو نمازي چئبو اهو، ڪهڙو ڪهڙو پاڪائي ڪندڙ چئبو جنهن جي پاڪائي ڪم نه آئي. ڪهڙو اهو سخي چئبو جنهن جي سخاوت ڪم نه آئي؟ اهو وڏو مسئلو آهي ان ڳالهه کي ماڻهو سمجهن ڪونه ٿا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم غزوه تبوڪ آ صحابه ڪرام جا پير پٿون ٿي ويا ڏهن ماڻهن کي هڪڙو جولاء آگسٽ جو مهينو جتيون ڳريون پيرن کي ٿڳڙيون به نه پئي ملن جو ويڙهن جبل جو رستو مهينو پنڌ ڏهن ماڻهن کي هڪڙو ڪجهه وکون هلن وري ٻيو چڙهي نائين کان پوء ڏهين کي اچي وارو

نه ٻانهي الله جي اتي تي نفس آ جيڪڏهن نفس کي ٿورڙو ماڻهو هٽائي ته بس الله تعاليٰ وٽان ڏيو دير ته ايتري آ گهڻو حجاب ته ڪونهي تڏهن فرمايو ته اسان وڏي جهاد ڏي اچون ٿا جيڪو اسان سان ڪڏهن به معاف نٿو ڪري ۽ ان نفس جو جيڪو ساٿي آ شيطان سو اهو ٿڪبو ڪونهي ڪو پنهنجي اسان جي نفس جي مدد ۾ ٿڪبو ڪونهي هو دشمن ٿڪجي ويندو ڪافر ٿڪجي ويندو هي نه ٿڪبو هاڻي ننڍي جهاد کان وڏي شيء ڏي موٽبو آهي هاڻي دنيا ۾ ماڻهن جهاد ئي پهريون وڏو اختيار ڪيو ننڍي کي ته ڏسن به نٿا حالانڪه ننڍي کان ماڻهو وڏو ٿئي اها فطري تقاضا آهي ڄمي پوء وڏڙو ٿئي پوء جوان ٿئي پوء ڪراڙو ٿئي اصلي جيڪو ارتقا آهي سو ته انساني اهو آهي مگر دين جو ارتقا اهو آهي ته وڏي کان ننڍا ٿيا

علماء، صلحاء، قرآن کي چنبڙيا، باقي جيڪا قوم آهي نه ٿي چنبڙي بخت نٿا سمجهن نه، جن بخت سمجهيو سي چنبڙا، جيڪي بدبخت نٿا سمجهن اهي پري ٿي ويا، وڃي بخت انهن پنهنجو جاچيو جيڪو هيو انهن کي. هو اجتباڪم الله تعاليٰ توهان کي چونڊيو آهي ما جعل عليڪم في الدين من حرج توهان جي دين ۾ ڪو حرج ڪونهي ڪو نقصان ڪونهي پاڻ توهان جيڪڏهن ڪنهن آسان شيء کي مشڪل بڻائي ڇڏيو ٻڌائي ملت ابيڪم توهان جي ابي جو دين آهي معنيٰ اهڙي شيء ناهي جيڪا نئين آهي ابراهيم عليه السلام کان وٺي پيو هلي ابراهيم عليه السلام ملت ابيڪم الله تعاليٰ ساري نبي جي امت کي ان کي ابراهيم عليه السلام کي ابو ٿو ڪوٺي سڀني جو سماڪم المسلمين اهو ان وقت ۾ نالو به تهان جو رکي ويو آهي ومن ذريتنا امة مسلمة لڪ

وفي هذا جو مطلب ليڪون الرسول عليڪم شهيدا جيئن رسول توهان جو رهبر هجي توهان کي وتڪونوا شهدا علي الناس توهان وري دنيا جا رهبر هجو رسول توهان جو رهبر توهان دنيا جا رهبر رسول رهبري ڪئي قرآن ڏنئي هاڻي مسلمان سڀ دنيا جا اڳواڻ ۽ رهبر آهن دنيا جي ماڻهن کي مسلمان اڳواڻ بڻائي جيڪي غير مسلم آهن اهي مسلمان ڪاٿي آ

جيڪڏهن ملڪ جا سڀ غني گڏجي معاهدو ڪن ته هڪڙي ڏينهن ۾ جيڪا بدامني آهي سا ختم ڪري سگهجي ٿي جيڪي اغوا قتل ڌاڙا بدامنيون ملڪ ۾ ڦريون آهن نه منهنجو معاهدو آهي غنين سان مان سان معاهدو ڪن ته مان هڪڙي ڏينهن ۾ سڄو ختم ڪري ڏيان اڳتي جيڪڏهن ڌاڙو ٿي وڃي اڳتي رستي تي هڪڙو ماڻهو رڳو بندوق کڻي بيهي ته پوء انصاف آهي

واعتصموا بالله الله کي چنبڙي پئو هو مولاڪم اهو توهان جو مالڪ آهي نعم المولا نعم النصير اهو ڀلو مالڪ آهي خوب مددگار آهي رب تبارڪ وتعاليٰ توهان جو